ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ສັງທອງ ບຸດຊົນເມືອງ ປະຈຳຢູ່ປະເທດຣັດເຊຍ ມາຢ້ຽມຢາມລາວໃນຊ່ວງນີ້ ໄດ້ຕິດຕາມຄະນະເຍົາວະຊົນຂອງຣັດເຊຍທີ່ມາທ່ຽວຊົມປະເທດລາວ ກະລຸນາອະທິບາຍວ່າ ການນຳພາ ມາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫຍັງ ຄືປັດຈຸບັນນີ້ ມັນລະຫວ່າງລັດລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ ມີໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ ການແລກ ປ່ຽນ ການຢ້ຽມຢາມທັດສະນະສຶກສາຂອງໜຸ່ມເຍົາວ ະຊົນຂອງສອງປະເທດ ຄືໃນປີ 2013 ເດືອນສິງຫາ ກະມີເຍົາວະຊົນລາວໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງວະລາດີວົດສະຕົກຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ປີ 2014 ກໍເໝືອນກັນ ໃນ ເດືອນສິງຫາ ແລະ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ກະຄືວັນທີ 19 ເຖິງວັນ ທີ 26 ກໍມີຄະນະເຍົາວະຊົນຂອງຣັດເຊຍມາຢ້ຽມຢາມປະເທດເຮົາ ເຊິ່ງຈະຢູ່ໃນໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນຂອງສອງປະເທດ ກະລຸນາບອກ ກິດຈະການຂອງເຍົາວະຊົນນີ້ແມ່ນຫຍັງ ກິດຈະກ ານຂອງເຍົາວະຊົນກະຄືທີ່ ກິດຈະການທີ່ເຂົາເຮັດ ຄືມາເມືອງລາວນີ້ນະ ອະທິບາຍເຖິງເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ກິດຈະການມັນຄືການແລກປ່ຽນການທັດສະນະສຶກສາຂອງໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ກະຊິເວົ້າແທ້ ໃນນັ້ນມັນ ຈະມີຢູ່ ເອີ ຫຼາຍໆຢ່າງ ຄືໃນການ ຕົວຢ່າງຄືການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງເຍົາວະຊົນລາວຢູ່ຣັດເຊຍ ເຂົາກະພາໄປທ່ຽວ ພາໄປສຶກສາທັດສະນາ ກໍແບບຫຼິ້ນຄືເດັກນ້ອຍ ຂອງເຍົາວະຊົນເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າຫຼິ້ນກັນ ແນວໃດ ມັກແນວໃດ ເອີ ແລ້ວກະແຂ່ງຂັນເຕະບານຮ່ວມກັນບໍ ຫຼືວ່າແຕ່ງກິນຮ່ວມກັນບໍ ສະແດງສິລະປະຫຍັງຂອງປະເທດໂຕເອງຮ່ວມກັນ ແລະ ຮຽນ ຄັນວ່າເຮົາຄົນລາວເຮົາໄປພຸ້ນ ເຂົາກະສອນພາສາຣັດ ເຊຍໃຫ້ເຮົາ ຜ່ອນຄາຍ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊິຮຽນເອົາແທ້ວ່າເນາະ ແລະ ເວລາເຂົາມາຫາເຮົາກະຄືກັນ ໃນຊ່ວງທີ່ວັນທີສິບເກົ້າເຖິງວັນທີ 26 ຫັ້ນນະ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກະໄດ້ໄປຫຼາຍ ເຮົາກະພາເຂົາເຈົ້າໄປຫຼາຍບ່ອ ນ ກິດຈະກຳທີ່ຮ່ວມກັນມັນກະມີ ຄືເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນພາສາລາວຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ ພ້ອມກັນນັ້ນກະໄດ້ສະແດງສິລະປະໃຫ້ຊາວນັກສຶກສານັກຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລບ່ອນນີ້ ຢາກຖາມທ່ານວ່າ ເຂົ າເຈົ້າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໃສແດ່ໃນເມືອງລາວຫັ້ນ ເຫັນຂີ່ຊ້າງບໍ ເຫັນ ຫຼິ້ນຫຼາຍໆອັນ ຢູ່ໃສແດ່ ແມ່ນລະບໍ ເຂົາເຈົ້າໄປຫຼາຍມື້ ໄປຫຼາຍບ່ອນ ຄືວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄປ ໄປຊົມວັດ ຫໍພະແກ້ວເນາະ ທາດຫຼວງ ຄືຢູ່ວຽງຈັ ນນີ້ ກະຈະພາໄປທ່ຽວເຖິງຫໍພະແກ້ວ ວັດສີສະເກດ ແລ້ວກະນອກຈາກນັ້ນ ກະຄືໄປທ່ຽວຊົມຄືວັດຊຽງຄວນ ແລະ ສວນວັດທະນະທຳຂອງເຮົາຫັ້ນນະ ໄປ ພ້ອມກັນນັ້ນກະ ມີວັນໜຶ່ງກະໄປທາດຕະຊອນ ທີ່ມີບ່ອນເ ຂົາ ເອີ ມີບ່ອນພັກຜ່ອນ ຂີ່ຊ້າງ ນອກຈາກນັ້ນກະ ກະໄປຊອບປິ້ງຕອນແລງຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າໄປຊື້ເຄື່ອງຕາມຕະຫຼາດກາງຄືນຕອນຄ່ຳ ແລະກະ ພ້ອມກັນນັ້ນກະມີເວລາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປເບິ່ງຕະຫຼາດເຊົ້າ ເພື່ອ ຊື້ຂອງ ຊື້ ອາ ຊື້ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ໄປໃຫ້ອັນໝູ່ຄູ່ທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປພາກເໜືອຂອງລາວບໍ່ ບໍ່ ເພາະວ່າມັນຄືຕາມຫົວໜ້າເຍົາວະຊົນຂອງຣັດເຊຍ ເຂົາເຈົ້າກະໄດ້ມີຂໍໄວ້ວ່າ ເທື່ອໜ້າຖ້າມາອີກ ຂໍໃຫ້ໄດ້ ໄປເມືອງຫຼວງພະບາງ ເພາະເປັນເມືອງທີ່ວ່າຮູ້ກັນດີໃນຣັດເຊຍ ຄືເມືອງມໍລະດົກໂລກ ສະນັ້ນອັນໜຶ່ງເຍົາວະຊົນຂອງຣັດເຊຍກະ ກະມີຄວາມຫວັງຢາກໄປຄືກັນ ບັດນີ້ຢາກຖາມທ່ານ ອາ ບັນດາເຍົາວະຊົນ ນີ້ ເຂົາເຈົ້າຮຽນຢູ່ຂັ້ນໃດ ຖ້າຕາມທີ່ເຮັດເຫັນ ມັນກະເຍົາວະຊົນມີຢູ່ໃນຫ້ອງທີ ຄັນ ຄັນລະບົບສອງປີ ເຂົາເຈົ້າກະມັນຢູ່ຫ້ອງທີແປດ ທີເກົ້າ ທີສິບ ຢູ່ຂັ້ນມັດທະຍົມເນາະ ມັດທະຍົມ ມັນກະຫຼາຍໆຮຸ່ນ ມັດທະຍົມ ມັດ ທະຍົມນັ້ນ ການມາຂອງເຂົາເຈົ້ານີ້ແມ່ນ ອາ ເງິນຂອງລັດຖະບານເບິດບໍ່ ການມາແມ່ນເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໝົດ ຄ່າ ຄ່າໄປຄ່າມາເນາະ ແຕ່ວ່າຄ່າຮັບຕ້ອນຢູ່ແຖວນີ້ກະຍັງບໍ່ຮູ້ແຈ້ງວ່າມັນເງິນທາງຝ່າຍໃດແ ທ້ ກະຄິດວ່າມັນຈະມີສ່ວນຂອງເຮົາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າເຮົາກະຈັດການຮັບຕ້ອນເຂົາເຈົ້າຢ່າງດີ ທີ່ວ່ານັກສຶກສາລາວໄປຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍຫັ້ນ ຊິມີອີກບໍ່ໃນອະນາຄົດ ວັນທີ 26 ຂອງເດືອນນີ້ເອງ ມີການເຊັ ນບົດບັນທຶກຂອງ 2 ຝ່າຍ ກະຄືວ່າຝ່າຍລາວເຮົາຈະມີຫົວໜ້າສະມາຄົມເຍົາວະຊົນລາວ ທ່ານນາງ ເອີ ສົມສະນິດ ແກ້ວດວງດີ ແລ້ວກະຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ເອີ ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນຂອງແຄວ້ນວະລ າດີໂວສະຕົກຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ ວາເລຣີ ມາຣີເຢບ

ກະໝາຍຄວາມວ່າ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນທີ່ຢາກສຶກສາຢາກຮູ້ຂອງເຍົາວະຊົນເຮົານີ້ ເລີ່ມມີຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງກະມີການສົ່ງເສີມລູກຂອງໂຕເອງ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າມັນ ມັນຕ້ອງມີ ແຕ່ຄວາມຕອນນັ້ນ ເຮົາກະຄືໄດ້ກຽດ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກະມາຄັ້ງທຳອິດ ເຂົາເຈົ້າກະມີຄວາມພໍໃຈໃນການມາຄັ້ງນີ້ຄືກັນ